بۇنىڭ ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىمىز دىققىتىڭلاردا بولىدۇ، ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. خەۋەرلەر سەھىپىمىزدە دۇنيا ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن مەلۇمات بېرىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت،

ئون نەچچە چولپاننىڭ يېقىندا دۆلەت مەجلىسى بىلەن قارشىلىشىپ قالىدىغانلىقى ھەققىدە خەۋەر ئېلان قىلدى خەۋەردە دېيىلىشىچە بەزى ئېن بى ئېي توپچىلىرى ئۇيغۇر رايونىدىكى پاختا تەمىنلەش زەنجىرىدە ئىشلەپچىقىرىلغان مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق بولغان خىتاينىڭ تەنتەربىيە كىيىم كېچەك شىركىتى ئانتا ۋە لىنىڭ بىلەن توختام ئىمزالاشقا ناھايىتى قىزىقىدىكەن ترامپ ھۆكۈمىتى بىرىنچى ئايدا ئۇيغۇر رايونى بىلەن چېتىشلىق بولغان پاختا مەھسۇلاتلىرىنى ئىمپورت قىلىشنى چەكلىگەن ئىدى ئاۋام پالاتا ئەزاسى سكوت پېررى پولىتىكو تورىنىڭ زىيارىتىدە مۇنداق دېگەن ئامېرىكىلىقلار ئىنسانلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكى ئارقىلىق پايدا ئالىدىغان شىركەت بىلەن سودا قىلالمايدۇ ۋە قىلماسلىقى كېرەك بۇ ئېن بى ئېي توپچىلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ئۇلار مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق بولغان شىركەتلەرنىڭ توختامىغا ئىمزا قويسا ۋە مەجبۇرىي ئەمگەكتىن نەپ ئالسا بولمايدۇ. ئۆتكەن ئايدا ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى جېف مېركلېي، ئامېرىكا ئاۋام پالاتا ئەزاسى ۋە دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ رەئىسى جېيمىس مېكگوۋېرن قاتارلىقلار دۆلەتلىك ۋاسكېتبولچىلار بىرلەشمىسىنىڭ رەئىسى كرىس پاول بىلەن ئىجرائىيە دىرېكتورى مىشېل روبېرتسقا مەكتۇپ يوللىغان. مەكتۇپتا ئېن بى ئېي توپچىلىرىنىڭ خىتاينىڭ كىيىم كېچەك شىركىتى ئانتا، لىنىڭ، پېك بىلەن توختام تۈزگەنلىكىنى، مەزكۇر شىركەتلەرنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن چېتىشلىق ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان. ئۇلار بىرلەشمە رەئىسىگە چاقىرىق قىلىپ، خىتايدىكى ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى نەزەردە تۇتۇپ، ئېن بى ئېي توپچىلىرىنىڭ يۇقىرىقى شىركەتلەر بىلەن توختام تۈزمەسلىكىگە ۋە تۈزگەن توختامنى بىكار قىلىشقا ھەيدەكچىلىك قىلىشنى تەلەپ قىلغان ئىدى.
ئاكسىيوس تورىنىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى ئىيۇل بەرگەن خەۋىرىدە مەلۇم بولۇشىچە، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىدىكى مەسئۇلىيىتىنى سۈرۈشتۈرۈش ئۈچۈن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئۇيغۇر قوللاش گۇرۇپپىسى تەشكىللىگەن. ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ بۇ ھەقتە بەرگەن باياناتىغا قارىغاندا، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدىكى مەزكۇر ئۇيغۇر قوللاش گۇرۇپپىسى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ تەشەببۇس قىلىشى بىلەن مەجلىس ئەزالىرىدىن تام سوزى ۋە كىرىستوفېر سىمىس تەرىپىدىن قۇرۇلغان. تام سوزى ئۆزىنىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇ بېتىدە مەزكۇر گۇرۇپپا ھەققىدە مۇنداق دەپ يازغان، تۈنۈگۈن مەن خىتاي كومپارتىيەسى سادىر قىلغان يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردىكى ئەڭ چوڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن پارتىيە ھالقىغان ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئۇيغۇر قوللاش گۇرۇپپىسى قۇرۇشقا ياردەم قىلدىم. تام سوزى ئاكسىيوس تورىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا يەنە مۇنداق دېگەن، خىتايدىن كەلتۈرۈلگەن مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن ئىشلەپ چىقىرىلغان مەھسۇلاتلار ئەرزان، شۇڭا كىشىلەر، ۋاي خۇدايىم، ئەگەر بىز شىنجاڭ بىلەن سودا قىلمىساق، مەھسۇلاتنىڭ تەننەرخى ئۆرلەيدۇ، دېيىشىدۇ. بۇ بەك ئېچىنارلىق ئىنكاس. بۇ،

كوممۇنىست خىتاي بۈگۈنكى كۈندە بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئالتىنچى يىلىدىكى ناتسىست گېرمانىيىسىگە قارىغاندا تېخىمۇ خەتەرلىك ئامېرىكا ۋە ئەركىن دۇنيا ئادولف گىتلېرنىڭ پىلانىنى تېخى تولۇق بىلىپ بولالمايۋاتىدۇ نىككى ھېيلى خانىم ماقالىسىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ بېيجىڭنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىكەنلىكىنى رەسمىي ئېتىراپ قىلغانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلىگەن نىككى ھېيلى خانىم يېقىندا ئامېرىكىدىكى كۆرۈلۈش نىسبىتى ئالاھىدە يۇقىرى بولغان گلېن بېك رادىئو تېلېۋىزىيەسىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا خىتاينى ئويلىسام كېچىلىرى ئۇيقۇم قاچىدۇ چۈنكى شى جىنپىڭ ھاكىمىيەتكە ئولتۇرغاندىن كېيىن بارغانسېرى قەبىھلەشتى ئۇلار ھازىر ھەربىي تېخنىكىسىنى ھەدەپ يېڭىلاۋاتىدۇ ئامېرىكىنىڭ تېخنىكىسىنى ئوغرىلاۋاتىدۇ دېگەن ئىدى ئۇ ماقالىسىنىڭ ئاخىرىدا مۇنداق دەپ يازغان پرېزىدېنت بايدېن ئامېرىكىنىڭ پرىنسىپلىرىنى تاللىشى كېرەك

ھۆكۈمەتنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا داۋام قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئەيىبلەش قارارىغا بېلەت تاشلاشقا چاقىرىق قىلغان. بۇ قارارنى ئاۋام پالاتاسى تاشقى ئىشلار كومىتېتىنىڭ رەئىسى ۋە دېموكراتلار پارتىيەسىنىڭ ئاۋام پالاتا ئەزاسى گرېگورىي مېكس ۋە كومىتېتنىڭ جۇمھۇرىيەتچىلەر پارتىيەسىدىن بولغان ئەزاسى مايكول ماككول بىرلىكتە ئوتتۇرىغا قويغان. ئۇلار ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ رەئىسى نەنسى پېلوسى خانىمنى ئاۋام پالاتاسىنى ھەرىكەتكە كەلتۈرۈپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ھەرىكىتىنى ئەيىبلەش قارارىنى قوللىشىنى تەشەببۇس قىلغان. ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى ئېلىپ بېرىلغان جىنايەتلەرگە قارشى تۇرۇش ھەققىدىكى بۇ قارار يىگىرمە بىرىنچى ئاپرېل ئاۋام پالاتاسى تاشقى ئىشلار كومىتېتىغا سۇنۇلغان ئىدى. ئاۋام پالاتاسى تاشقى ئىشلار كومىتېتىنىڭ باش جۇمھۇرىيەتچىلەر پارتىيەسىدىن بولغان ئەزاسى ماككول باياناتىدا مۇنداق دېگەن، ئىرقىي قىرغىنچىلىق تارىخىي خاتالىق ۋە ئىنسانلىققا يات. مەن ئاۋام پالاتاسىنىڭ رەئىسى نەنسى پېلوسى خانىمنىڭ ئاۋام پالاتاسى تاشقى ئىشلار كومىتېتىدىكى ئىككىلا پارتىيە قوللىغان بۇ قارارغا قوشۇلۇشىنى ۋە ئاۋغۇستتا دۆلەت مەجلىسى دەم ئېلىشقا چىقىشتىن بۇرۇن بۇ قارارنى دۆلەت مەجلىسىگە تاپشۇرۇشىنى سورايمەن.